SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍມີປະຫວັດສາດຍາວນານ ແລະ ຕຶກສະພາຂອງປັດຈຸບັນນີ້ເປັນການກໍ່ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສວຍງາມ ແລະ ຕົກເປັນເງິນເປັ ນຄຳມາກມາຍ ຈາກຕຶກດັ່ງກ່າວ ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຖືກປົກຄອງຕະຫຼອດມາ ແບບເສລີປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ຈະເວົ້າຄັກໆແລ້ວຄົງແມ່ນເສລີລາຊາປະຊາທິປະໄຕ ເພາະວ່າປະເທດອົດສ ະຕຣາເລຍຍັງມີພະມະຫາກະສັດຂອງປະເທດອັງກິດເປັນປະມຸກຢູ່ຕະຫຼອດມາຢູ່ ຄືຕັ້ງແຕ່ກຳເນີດປະເທດອົດສະຕຣາເລຍພຸ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ໂດ່ງດັງ ສວຍງາມ ແ ລະ ຈົບດີກໍຕາມ ມັນກໍມີບັນຫາບາງສິ່ງບາງຢ່າງຢູ່ຕະຫຼອດມາທີ່ຖືກແກ້ໄຂໄດ້ໃນທຸກເມື່ອ ເຊັກຊິດຊຶມໃນສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ການເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຍິ່ງໆຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ ວຖືກຈູ້ຈີ້ໃຈເບິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຍ້ອນທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ຍານາງ Brittany Higgins ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງໃນສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນຖືກຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ ຢູ່ໃນຫ້ອງການອັນໜຶ່ງໃນສະພາດັ່ງກ່າວນັ້ ນ ເຊັກຊິດຊຶມແມ່ນອະຄະຕິໃນດ້ານເພດ ດັ່ງມີການອະຄະຕິໃສ່ເພດຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງ ວັນທີ 8 ມີນາ 2021 ເປັນວັນຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງສາກົນຄື International Women's Day ທີ່ຜູ້ຍິງທົ່ວດ້ານການເມືອງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນຶກຄິດ ແລະ ມອງເບິ່ງສິ່ ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີ ແລະ ທີ່ຕ້ອງເຮັດກະທຳຫຍັງແດ່ ເພື່ອຟື້ນຟູແວດລ້ອມສຳລັບຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໃນສະຖານທີ່ການເຮັດວຽກເຮັດການຕ່າງໆ ຜູ້ຍິງທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າບັດນີ້ມັນເຖິງເວລ່ຳເວລາແລ້ວ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເມື່ອໃ ດໆ ສຳລັບທີ່ຜູ້ຍິງຈະເຂົ້າສູ່ການເມືອງ

ຂອງຜູ້ຍິງທີ່ເປັນຜູ້ຍິງທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດ ຍານາງ Haines ເວົ້າວ່າ um, I think about her every day. I grew up on a small farm with four brothers and it was a long way from town and I spent a lot of time with my mum.
ຍານາງຄິດເຖິງແມ່ໃນທຸກໆມື້ ຍານາງເຕີບໂຕຂຶ້ນມາຈາກຟາມອັນນ້ອຍໆກັບອ້າຍ ແລະ ນ້ອງຊາຍສີ່ຄົນ ແລະ ຢູ່ໄກຫ່າງຈາກບ້ານເມືອງ ແລະ ຍານາງຢູ່ກັບແມ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ແມ່ບອກສອນຍານາງຫຼາ ຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮັດກະທຳໄດ້

ໂດຍການນຶກຄິດເບິ່ງການແນະນຳ ຍານາງ Plibersek ເວົ້າວ່າ The thing I would tell my 12-year-old self is be kind. It's probably the most important advice that I give my own children as well ສິ່ງທີ່ຍານາງບອກຕົວເອງທີ່ເມື່ອໄດ້ອາຍຸ 12 ປີ ໃນເມື່ອນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ເປັນຄົນອ່ອນນ້ອມ ນີ້ຄົງເປັນການແນະນຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຍານາງບອກສອນລູກໆຂອງຍານາງເອງດ້ວຍ ຍານາງ ຄິດວ່າຄວາມອ່ອນນ້ອມແມ່ນບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ ແລະ ບໍ່ຖືວ່າມີຄຸນຄ່າ

to stand proud and stand tall and not let racism beat you down and ໃຫ້ມີພະລັງວັງຊາໃນການປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ຢ່າງແນ່ນອນ ບົດຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຮຽນມາຈາກເວລາອັນຍືດຍາວຍາວນານ ໄດ້ສົ່ງເສີມຜູ້ຍິງກ່ຽວກັບການທ້າທາຍຕ່າ ງໆມາກມາຍ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພົບພໍ້ໃນຊີວິດຂອງວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ການທີ່ມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ ຢູ່ໃນຫ້ອງການໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີເອຍ ໂດຍຍານາ ງ Brittany Higgins ໄດ້ນຳພາໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກະທຳໃສ່ຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງໃນສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີເອຍ ຍານາງ Hume ເວົ້າວ່າ I think that you would be hard pressed to find a woman that hasn't experienced sexism ດັ່ງຜູ້ຍິງສ່ວນໃຫຍ່ ແນ່ນອນຍານາງປະສົ ບກັບ sexism ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການເຮັດວຽກເຮັດການ sexism ແມ່ນອະຄະຕິດ້ານເພດ ດັ່ງອະຄະຕິເພດ

ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີເອຍເປັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຂອງຜູ້ຊາຍຫຼາຍແທ້ໆ ແນ່ນອນ ໃນຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີເອຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ແລະ ໃນໂລກນີ້ກໍຄົງຈະເປັນດັ່ ງນັ້ນ ນີ້ແມ່ນເວົ້າຖືກ ຫຼື ບໍ່ ກໍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງດູ ຍານາງ Plibersek ແລະ ໂທບເວົ້າວ່າ I've seen plenty of sexism in Canberra. I think there's still plenty of sexism in most workplaces and I try and call it out whenever I see it. There's a bunch of us who can look out for each other and create a different environment for new people as they come into our workplace. There is absolutely a difference when you get a critical mass of women in a workplace. It changes everything.
It's about

in Canberra it is such a incredibly rewarding job you get to help people every day in our line of work. Uh, and it, s just such a privilege to have that ability to use your influence for good.
If I was speaking to a young woman that wanted to enter politics, I'd say, go at it with your ears back. It's a really tough job and you'll have to work really hard. No one's going to give it to you on a platter. But the ability to make genuine change in people's lives, to make people's lives better, is an extraordinary privilege and one you shouldn't shy away from.
Young women should not be put off entering politics. We need more young women. We need to be seen in places of power.

ວ່າເຖາະ ໃນປະເທດ Australia ບໍ່ວ່າຂັ້ນໃດກໍຕາມ ຂາດເຂີນນັກການເມືອງທີ່ເປັນຜູ້ຍ່າຜູ້ຍິງ SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook